ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ເມື່ອທີ່ຄົນອົດສະຕຣາເລຍຖືກຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ເມື່ອທີ່ມີການລັອກດາວຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາເລຍຟ້າວ ຟັ່ງປັບໃຫ້ທັນການ ຄືອັບເດດການແປຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການແພດ ແລະ ຜູ້ນຳຊຸມຊົນຕ່າງໆ ເວົ້າວ່າ ຂໍ້ມູນບາງອັນແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການຮູ້ເຫັນວ່າມັນບໍ່ທັນການໃນໄລຍະ ຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ການເວົ້າວ່າອອກໄປຢ່າງກວ້າງໄກ ແລະ ໂດຍວິທີການເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ແມ່ນການເດີນກ້າວຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍທີ່ມີການໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໝູນປ່ຽນໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ຄວາມ ແນະນຳໂດຍທາງອອນລາຍ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາເລຍລົ້ມເຫຼວໃນການເດີນທັນກັບເຫດການຕ່າງໆ ທ່ານ ກວິນ ອອນ ເປັນຟາມາຊິສຢູ່ທີ່ຊິດນີ ນິວຊາວເວວ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄືໜ້ າທີ່ພາກໃຕ້ສຽງຕາເວັນຕົກຂອງຊິດນີ ທ່ານຕ້ອງອັບເດດບາງສິ່ງບາງຢ່າງແກ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ມອງເບິ່ງເວັບໄຊຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ

South Western Sydney ຖືກໂຄວິດ-19 ແຕະຕ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງເປັນຮວດທີ 3 ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວເປັນຖິ່ນຖານທີ່ປະກອບດ້ວຍນານາວັດທະນະທຳ ນານາປະເພນີ ແລະ ນານາຊາດເຊື້ອສາຍພົງພັນທີ່ເກີດມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຍານ າງ ອີຟາ ໂມເຣຕາກິສ

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຫຼືອອົກເຫຼືອໃຈສຳລັບຜູ້ນຳຊຸມຊົນນານາວັດທະນະທຳ ດັ່ງຍານາງເອງ ພະຍາຍາມສຸດຊ່ວຍຄົນກະທຳການຕັດສິນໃຈອັນຍາກຊາ ໃນສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ໂທນີ ເບີກ ຜູ້ແ ທນລາຊະດອນຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ສອບຖາມລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ

ພວກທ່ານປະສານກັນກັບຊຸມຊົນຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າການໃຊ້ພາສາແມ່ນແນ່ແທ້ ບັດນີ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາເລຍປັບໃຫ້ທັນການຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງກະຊວງນັ້ນ ແລະ ກໍຊີ້ ແຈງອີກວ່າ ເຈ້ຍຂໍ້ມູນເປັນວິທີການອັນໜຶ່ງຈາກຫຼາຍວິທີການທີ່ຕົນໃຊ້ເພື່ອສື່ສານກັບຊຸມຊົນທັງຫຼາຍຕ່າງໆ

ການສື່ສານເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນນີ້ຄວນຖືກປັບໃຫ້ທັນການໂດຍໄວ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ